Wow. प्राप्स्यसि स्वर्गम् ततो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः पुनः एकवारं पठामः हम्म। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोष्यसे महीम् जित्वा वा भोष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः कुर्मः हतः प्रथमपदमस्ति हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः इदानीं कुत्र अस्ति पदच्छेदः तत्र तस्मात् उत्तिष्ठ इति अस्ति तस्मात् उत्तिष्ठ अनन्तरं कुत्रापि नास्ति सर्वमेकैकपदमेव इदानीमेकैकपदं पश्यामः पदसंस्काराय हतः इति अस्ति हतः कथं भवति अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं वा इति किमस्ति अव्ययमस्ति वयं जानीमः अनन्तरं प्राप्स्यसि इति अस्ति मध्यमपुरुषः अस्ति उत्तमम् अनन्तरं किमस्ति तत्र प्र इति उपसर्गः अस्ति किल प्र अनन्तरम् आप् इति अस्ति धातुः अनन्तरं परस्मैपदी अस्ति लृट् अस्ति लृट् इत्युक्ते किं भविष्यत्कालस्य विषये भविष्यत्काल लट् नास्ति लृट् लृट् भविष्यत् विषये प्राप्स्यसि वर्तमानकाले चेत् किं भवति इदानीं तस्य मध्यमपुरुषः एकवचनम् उत्तमं स्वर्गम्
अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनं जित्वा वयं जानीमः किल त्वा इति अस्ति तस्मात् किं भवति त्वान्तम् अव्ययं भोक्ष्यसे भुज् इति धातुः अस्ति बहु क्रियापदानि सन्ति तत्र भुज् आत्मनेपदी अस्ति कर्तरि लृट् मध्यमपुरुष एकवचनमेव महीम् ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनं तस्मात्
पञ्चमी अस्ति जानीमः एव
तत्शब्दः अनन्तरं पुल्लिङ्गः पञ्चमी एकवचनम् उत्तिष्ठ
ലോട്ടിലക്കാര കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് നൗ സ്കൂൾ നൗ നൗ സ്കൂൾ ഓൺലി ജസ്റ്റ് നൗ
उत्तिष्ठ इति अस्ति तदेव किल
लोट् लकारः
मध्यमपुरुष एकवचनं लोट् लकारस्य मध्यमपुरुष एकवचनमस्ति अनन्तरं कौन्तेय अकारान्त पुल्लिङ्ग सम्बोधन एकवचनं युद्धाय चतुर्थी एकवचनमस्ति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग चतुर्थी एकवचनं कृतनिश्चयः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् इदानीं पश्यतु आहत्य प्रतिपदस्य अर्थमपि वयम् एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः कौन्तेय सामान्यतया वयं जानीमः कुन्तिपुत्रः अर्जुन इत्यर्थः अर्जुन हत हतः वा हतः इत्युक्ते मारितः वा स्वर्गं स्वर्गलोकमेव स्वर्गम् इत्युक्ते स्वर्गमेव प्राप्स्यसि प्राप्नोति इत्यस्य लृट् लकारः लप्स्यसे प्राप्नोति जित्वा वा जयं प्राप्नोति चेत् किं भवति जित्वा इत्युक्ते जयं प्राप्नोति चेत् अथवा पराजित्य पराजयं प्राप्नोति चेत् जयं वा भवतु पराजयं वा भवतु किमपि भवतु महीं मही इत्युक्ते भूमि जयं भवति इत्युक्ते भूमि प्राप्नोति भूमि प्राप्नोति इत्युक्ते कः अर्थः राजा भवति भवान् राजा भवति युद्धे भवतः जयः भवति चेत् भवान् राज्यं प्राप्नोति भवान् राजा भवति अथवा मरणं भवति चेत् किं भवति स्वर्गं प्राप्नोति भोक्ष्यसे अनुभविष्य अनुभविष्यसि इत्युक्ते जयं प्राप्नोति चेत् भवान् भूमिम् अनुभविष्यति इत्युक्ते कः अर्थः भवान् राजा भविष्यति तस्मात् अतः तेन कारणेन युद्धाय योद्धुं युद्धं कर्तुं कृतनिश्चयः निश्चयं कृत्वा उत्तिष्ठ भवान् उत्तिष्ठतु भवान् सन्नद्धः भवतु इदानीम् अर्थमागच्छति वा एतस्य सरलश्लोकः अस्ति वयं सामान्यतया अवगन्तुं शक्नुमः पश्यतु हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं हतः चेत् स्वर्गं प्राप्नोति जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं साक्षात् वदति जयं प्राप्नोति चेत् भूमिं प्राप्नोति तस्मात् तेन कारणेन उत्तिष्ठ कौन्तेय हे कुन्तीपुत्र भवान् उत्तिष्ठतु कथम् उत्थातव्यं युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धं कर्तुं निश्चयं कृत्वा भवान् उत्तिष्ठतु इत्यर्थः भवान् युद्धं करोतु इत्यर्थः किमर्थं भगवान् वदति भवान् युद्धं करोतु इति पश्यतु एतावत् पर्यन्तं भगवान् न उक्तवान् किल कुत्रापि उक्तवान् वा भवान् उत्तिष्ठतु युद्धं करोतु इति न उक्तवान् एतावत् पर्यन्तं किं वदन् आसीत् भिन्नभिन्नविषयान् उक्तवान् बोधितवान् भिन्नभिन्नरीत्या बोधितवान् तत्रापि विशिष्य द्वितीय अध्याये सः आत्मतत्त्वं बोधयति वस्तुतः एतावत् पर्यन्तम् आत्मतत्त्वम् उक्तवान् इतः परमपि अस्ति सम्यक् बोधितवान् तदनन्तरं सः वदति भवान् उत्तिष्ठतु युद्धं करोतु इति वदति एतदनन्तरं पश्यामः चेत् स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं वदति तदनन्तरं वयं पश्यामः चेत् तृतीयाध्याये किं वदति कर्मविषये वदति अनन्तरं कर्मसन्न्यासविषये वदति एवं यज्ञविषये वदति इत्युक्ते एकं कथं भवति प्रथममेव सः द्वितीय अध्याये कथं वदति इत्युक्ते तस्य तात्विक अंशं प्रथमं बोधयति तात्विक अंशं प्रथमं वदति किन्तु तात्विक अंशस्य बोधनेन अर्थावगमनं न भवति किल कदा अस्माकम् अर्थावगमनं भवति कदा वयम् अवगच्छामः अनुभवः यदा भवति अथवा मम निमित्तं कथम् आवश्यकं तदनुसृतं प्राप्तव्यम् अवगच्छति यत् किञ्चित् एतदस्ति कस् किमर्थम् अस्मिन् समये वदति इति चिन्तनीयम् अस्माकं जीवने वयं पश्यामः चेत् सोपानत्रये कार्याणि वयम् अवगच्छामः एकं बुद्धेः स्तरे अनन्तरं मनसः स्तरे अनन्तरं शरीरस्य स्तरे किल स्वाभाविकतया जनाः कस्मिन् स्तरे कार्याणि अवगच्छन्ति शरीरस्य स्तरे किल शरीरस्य स्तरे वयम् अवगच्छामः इति किम् अवगच्छामः वयम् अनुभवामः सत्यं वयम् अनुभवामः इत्युक्ते ഭിന്ന ഭിന്ന കാര്യമാണ് ശരീരസ്യ സ്ഥലം ഇത്യുക്തി ഇന്ദ്രിയദ്വാര ഇല്ല ഇന്ദ്രിയാണാം ദ്വാര വയം ബഹൂനി കാര്യാണി അവഗച്ഛാം വേദനാസ്തി അഥവാ ദർശന സുഖമസ്തി ദർശനേന അസ്തി ഇതി അഹം അവഗച്ഛാമി കഥം ദർശനേന സ്പർശനേന ശ്രവണേന ഏതാദൃശ അവഗമനം ഭവതി ചേത് പ്രത്യക്ഷം ഇതി വദതി പ്രമാണം പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണേന അവഗമനം ഇതി വദതി एतादृश अवगमनं भवति चेत् पुनः वयं न पृच्छामः तस्मिन् विषये किन्तु सर्वाणि कार्याणि एवं न अवगच्छामः कदाचित् तस्य उपरि मम स्नेहः अस्ति इति कथं वयम् अवगच्छामः कदाचित् मनसा अथवा बुद्ध्या किल स्नेहप्रकटनेन प्रकटयितुं शक्नुमः किन्तु अहं पृच्छामि मम अवगमनं कथं भवति अहं तं इच्छामि अथवा तस्मिन् अहं स्निह्यामि इति अहं कदा कथं कार्यद्वारा अहं स्नेहम् अनु इदानीम् अहं राजीभगिनीम् इच्छामि इति अहं कथम् अवगच्छ मम मनसि मम एव मम मनसः व्यापारः सः किल तत्र मम शरीरस्य व्यापारः कोऽपि नास्ति राजीव भगिनी अवगच्छति इति भिन्नविषयः अथवा सुरेशमहोदय अवगच्छति इति भिन्नविषयः अहं पृच्छामि स्वयं वयं कथम् अवगच्छामः मनसः व्यापारः तादृशस्तरे अपि एकम् अवगमनमस्ति ततोपि अग्रे एकम् अवगमनमस्ति बुद्धिस्तरे बुद्धिस्तरे अपि कानिचन कार्याणि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः मम तस्मिन् विषये अवगमनम् अभवत् इति अहमेव स्वयम् अनुभवामि तद् कथम् इति विवरणं कर्तुं न शक्नुमः किन्तु तस्मिन् विषये बोधः अस्माकं भवति तत् कस्मिन् स्तरे अस्ति बुद्धिस्तरे भगवान् एकैक प्रथममेव वयं द्वितीय अध्याये पश्यामः चेत् कस्मिन् स्तरे सः अवगमयितुं प्रयत्नं करोति बुद्धिस्तरे तदेव बुद्धिस्तरे यदा आवश्यकं तदुक्तवान् सः स्वयम् अवगच्छति बुद्धिस्तरे वदामि चेत् सर्वे न अवगच्छन्ति वयं वयं न अवगच्छामः सामान्यजनाः तस्मात् भगवान् किं कृतवान् पुनः मनसः स्तरे आगत्य वदति तत्रापि अस्माकम् अवगमनं न भवति इति कारणेन पुनः अपि यदा गीतायाः अन्तिम अध्यायेषु वयं पश्यामः अष्टादशाध्याये सर्वं किं खादनीयं कदा निद्रा करणीया कदा उत्थातव्यं प्राक्टिकल् प्रतिदिनं वयं किं किं कुर्मः तादृशकार्याणि वदति अन्तिमे कथं तद् इत्युक्ते किं कथं वदति चेत् अवगच्छति तादृशरीत्या वदति एतत् एतत् गमनमपि एतत् अन्तः गमनमपि एवमेव शरीरस्य स्तरे अवगमनं भवति मनसः स्तरे अवगमनं भवति बुद्धेः स्तरे भवति इदानीम् एकवारं बुद्धेः स्तरे आत्मनः विषये सम्पूर्णविवरणानन्तरं भगवान् एकं वाक्यं वदति किं वदति युद्धं करोतु उत्तिष्ठतु युद्धं करोतु इति वदति इदानीम् एतस्य कः अर्थः एतत् पठित्वा बहवः एवं वदन्ति भगवद्गीता युद्धार्थं प्रेरयति भगवद्गीतायामेव लिखितमस्ति पश्यतु उत्तिष्ठतु युद्धं करोतु इति अस्ति अत्रत्य कः अर्थः युद्धं करोतु इत्युक्ते कार्यं करोतु स्पष्टं तदेव भवान् एतादृशकार्याणि पठित्वा അഥവാ ഭവത കാര്യം കർത്തും ന ശക്യത്തെ ഇതി കാരണേന ഭവാൻ തഥ പലായനം ന കരോ സ്വയമേവ വദതി എതത് സർവ അന്യ കമപി ന വദതി സ്വയം എതത് എതസ്യ പഠനം കഥം കരണീയം അസ്മാഭിഹി ഗീതായാ പഠനം അധ്യയനം കഥം കരണീയം തസ്മാദ് ഉത്തിഷ്ട കൗന്ദേയ ഇതി കുത്ര വക്തവ്യം അന്തരംഗം പ്രതി വക്തവ്യം കേന വക്തവ്യം स्वयमेव वक्तव्यं मयि विद्यमान ईश्वरीय अंशः मयि विद्यमान भगवान् मम एव बोधनं करोति मम कुत्र अस्ति अहं बुद्धिस्तरे अस्मि वा अथवा मनसः स्तरे अस्मि वा शरीरस्य स्तरे अस्मि वा इन्द्रियाणां स्तरे अस्मि वा इति अहं न जानामि किन्तु अहं स्वाध्यायसन्दर्भे एतस् एतद्निमित्तमेव वदति स्वाध्यायः वेदवाक्यमस्ति एक एकं स्वाध्याय न प्रमदितव्यं पूर्वं यदा गुरुकुले पठति गुरुकुलतः पठनानन्तरम् इदानीं कान्वकेशन् भवति किल विद्या तद्वत् इदानीं भारते तु नास्ति अत्र इदानीमपि अस्ति यदा डिग्री प्राप्नोति तदानीं एवम् आचार्य आचार्यः तत्रत्य प्रधान आचार्यः तस्मिन् सन्दर्भे कानिचन कार्याणि वदति अत्युक्तशिक्षावल्यमध्ये अस्ति एतत् अतिसम्यक् रीत्या अस्ति उपदेशाः सन्ति मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव बहु अर्थः अस्ति एकैक एकैक एकैकस्य तत्र एकं वाक्यमस्ति स्वाध्यायान् न प्रमतितव्यम् इत्युक्ते कः अर्थः सा स्वाध्यायतः स्वाध्यायः इत्युक्ते स्वस्य अध्ययनं स्वस्य अध्ययनतः कदापि दूरं न गच्छेत् सर्व सदा सर्वदा किं करणीयं पठनम् अध्ययनम् इति करणीयम् अध्ययनम् इत्युक्ते अध्ययनम् इत्युक्ते किं पठनं पठनम् इत्युक्ते पठनम् किं किमपि पुस्तकस्य पठनं न एवं न सः स्वयं स्वस्य अध्ययनं स्वाध्याय स्वस्य अध्ययनं तदेव तस्य पदस्य अर्थः अपि अस्ति स्वाध्यायः इत्युक्ते किमपि पुस्तकं स्वीकृत्य पठनमिति न स्वस्य अध्ययनं स्वस्य अध्ययनम् इत्युक्ते कः अर्थः षष्टिविभक्ति अस्ति कथमपि वयं वक्तुं शक्नुमः स्वस्य आत्मनः विषये विचारः यत् यद् भवान् ततः श्रुतवान् कुतः गीतातः बहिस्थात् आचार्यमुखात् तदेव श्रवणं यदा गुरुकुले पठति भवान् श्रुतवान् बहूनि कार्याणि श्रुतवान् गीतां श्रुतवान् तत्र पाठितवन्तः युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धं कर्तुं निश्चयेन निश्चयं कृत्वा भवान् उत्तिष्ठ कौन्तेय इति तत्र श्रुतवान् भवता तस्य स्वाध्यायः करणीयं मननं करणीयं भवता किम् उक्तवान् एतस्य कः अर्थः मम अध्यायतः मम अध्ययनतः मम पठनतः कदापि मम मया किं न करणीयं पलायनं न करणीयं दूरं न गन्तव्यं मया मम अध्ययनं करणीयं मया सर्वदापि मम विषये चिन्तनं करणीयं मम विषये इत्युक्ते यदत्सर्वं भिन्नरीत्या व्याख्यानं कर्तुं शक्यते केचन जनाः आत्मनः विषये केचन जनाः वदन्ति सर्वदा मम विषये एव चिन्तयन् अस्मि मम विषये चिन्तयति वा मम भिन्नभिन्नविषये चिन्तयति वा मम उद्योगविषये मम पुत्रविषये मम गृहविषये मम कुटुम्बविषये अथवा मम भूमिविषये मम धनविषये मम बेङ्क् बेलेन्स् विषये मम विषये न चिन्तयति तत्र भवतः विषये भवान् कदा चिन्तयति तस्मात् सः तादृशचिन्तनस्य नाम एव किं स्वाध्यायः यदा स्वाध्यायं करोति भवान् ततः दूरं न गच्छति तदा भवान् अवगन्तुं शक्नोति मन्दं मन्दं मन्दं भवान् किं करोति भवान् कः इति भवान् अवगच्छति तस्मात् तस्मिन् समये वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अहं मम कर्मतः मम कर्मतः इत्युक्ते मम कार्यतः अहं सर्वदा अपि किं कुर्वन्नस्मि पलायनं कुर्वन्नस्मि कथं कथं पलायनं करोति कदाचित् भीत्या पलायनं करोति किल युद्धं यदा भवति तदा अर्थमेव युद्धम् इति वदति युद्धात् जनाः किमर्थं पलायनं कुर्वन्ति ये भीरुजनाः सन्ति ते भीत्या पलायनं कुर्वन्ति ते अपि पलायनमेव कुर्वन्ति किन्तु स्वयमेव मम धैर्यमस्ति अस्ति इति के चिन्तयन्ति तादृशजनाः अपि पलायनं कुर्वन्ति ते कथं पलायनं कुर्वन्ति करणीयानि कार्याणि न कुर्वन्ति किन्तु किं करोति तस्मिन् समये भिन्नभिन्नन्यायीकरणं करोति तस्य अहम् एतेन कारणेन न करोमि अहम् एतेन कारणेन न करोमि किं कार्यं न करोति इति भवान् वदन्नस्ति स्वस्य विषये एव कार्यं न करोति इति वदन्नस्ति पश्यतु वयं लघु लघु लघु कार्याणि सामान्यकार्याणि चिन्तयतु सामान्यकार्याणि वयं किमर्थं स्वस्य आत्मनः विषये वयं किमर्थं साधनां न कुर्मः आत्मनः विषये इत्युक्ते कः अहं कः इति अन्वेषणमेव खलु एतत् सर्वमपि किम् अस्ति वस्तुतः अहं कः इति अन्वेषणमेव अस्ति किल अस्माकं लैसिकार तदपि एककारणं वदति किल आलस्यम् इति कारण आलस्यं किं कुतः आगच्छति आलस्यं किम मनसि आलस्यम् आगच्छति जडत्वं मनसि आगच्छति कुतः आगच्छति केन कारणेन आगच्छति अथवा आलस्यम् इति सत्यं केन कारणेन आलस्यम् आगच्छति मम पश्यतु कानिचन कार्या कार्याणि इदानीं कानिचन कार्याणि अहं बहु सन्तोषेण करोमि किल कानिचन कार्याणि अहं बहु कष्टेन करोमि कार्यं करोमि न करोमि इति नास्ति किन्तु कष्टेन करोमि किमर्थं कुत्रचित् सन्तोषः कुत्रचित् दुःखं किं कारणम् एतत् सर्वं ഇച്ഛതി സത്യം സാമാന്യരീത്യ തസ്യ കാരണം ഇഷ്ടമസ്തി കിമർത്ഥം ഇച്ഛാ ഭവതി തദേവ പ്രശ്നം ഇതാണ് പശ്യ കാനിചന തസ്യ വിവരണം ഭവന്തഹ സ്വയം ചിന്തയന്തു കാനിചന കാര്യാണി ശരീരേണ ബഹു അധ്വാനം ഭവതി ശരീരം സമ്പൂർണ്ണം ശ്രാന്തം ഭവതി തഥാപി വയം കുർമ്മ സത്യം കിമർത്ഥം കുർമ്മ പേ അസ്തി किं कारणं तत् धनम् अथवा मम लाभं भवति
मम लाभः भवति इति चिन्तयामः केषुचित् सन्दर्भेषु लाभः अपि नास्ति परन्तु इन्स्टेण्ट् लाभः सम्पूर्णं नष्टं भवति इति ज्ञात्वा अपि बहूनि कार्याणि वयं कुर्मः कुर्मः वा न वा भवन्तः स्वयं चिन्तयन्तु भवन्तः कुर्मः परन्तु तस्य कारणं करणीयम् इति न न न करणीयम् इति किमपि नास्ति वयमेव आम् सत्यम् इन्द्रिय न न सर्वस्य पे आफ् इति वदति न धनं मिलति तद् भिन्नं किल धनं मिलति इति एकसन्दर्भः भिन्नसन्दर्भः अथवा एतद् डैरेक्ट् ततः मम किमपि इन्द्रियसुखमस्ति इति वयम् अहं चिन्तयामि इति एकविषयः तत्रापि सुखमस्ति वा नास्ति वा न जानामि इदानीं पश्य सामान्यधारणं सुखमस्ति इति चिन्तयामः तत् कथं चिन्तनम् आगतम् इत्येव मम प्रश्नः तत्रैव एतस्य परिहारः अस्ति इदानीं पश्यतु लड्डुकं खादामि सामान्य उदाहरणं वदन्नस्मि किमपि इन्द्रियस्य सन्तृप्तिविषये चिन्तयतु कस्यापि इन्द्रिय अथवा केनापि सह बहुधा वयं जानीमः कस्यापि विषये परदूषणं वदामः परस्परं प्रतिदिन अस्माकम् अनुभवः किल कस्यापि विषये अहं भवत्या सह अन्य एकस्य विषये किमपि वदन्नस्मि मम को कः लाभः इन्द्रिय कस्य इन्द्रियस्य सुखमस्ति कस्य कस्य इन्द्रियस्य सुखमस्ति इन्द्रियसुखमिति उक्तवन्तः भवन्तः कस्य इन्द्रियस्य सुखमस्ति अहं सुरेशमहोदयेन सह राजीव भगिन्याः विषये अथवा अन्य अद्य कोऽपि नास्ति तस्य विषये अहं वदन् अहमपि वदामि आनन्देन सः अपि शृणोति इति चिन्तयतु आवयोः मध्ये कस्य सुखमस्ति कस्य कस्य इन्द्रियस्य सुखमस्ति इन्द्रियसुखं मम कस्य इन्द्रियस्य सुखं मम मुखस्य सुखमस्ति वा कथने मम कर्णस्य अहमेव वदन्नस्मि किल अहमेव वदामि मम कर्णस्य कथं सुखम् बहूनि कार्याणि लोके एतादृश वस्तुतया सुखम् अस्ति वा नास्ति वा इति वयमपि न जानीमः किन्तु वयं कुर्मः केन कारणेन तत् किमर्थं वदामि इति वदामः केन कारणेन वयं कुर्मः सः एकः स्वभावः जातः अवगतम् एतत् अवगन्तव्यं तदर्थमेव वदन्नस्मि सः मम एकः स्वभावः जातः भवता ततः दूरं गन्तव्यं चेत् भवान् ततः दूरं गच्छति चेदेव भवतः प्रगतिः भवति आत्मनः विषये अपि कस्मिन्नपि विषये अपि भवतः दूरं गन्तव्यमेव तदा किन्तु भवता ततः दूरं गन्तव्यं चेत् भवता किं करणीयं बुद्धिपूर्वं मया अहं गतसप्ताहे उक्तवान् तपः करणीयः तदर्थमेव गतवर्ष गतश्लोके अहं तपः इत्युक्ते किम् इति बहु विवरणं कृतवान् किल पञ्चनिमेषपर्यन्तं वा दशनिमेषपर्यन्तं वा प्रतिदिनं वयं निश्चयं कृत्वा एतादृश किमपि कार्यं करोति चेत् तपः इत्युक्ते मन्दिरं गत्वा दशप्रदक्षिणं करोतु प्रतिदिनं करोतु तपः एकं श्लोकं पठतु प्रतिदिनं पठतु तपः एक दीपज्वालनं कृत्वा स्तोत्राणि पठन्तु तपः अथवा व्रतं स्वीकरोतु तपः किमर्थं वदामि एतत् किमर्थं करोति तस्य श्लोकस्य एतस्य श्लोकस्य कनेक्षन् अस्ति तस्मात् वदामि हम्म। तत् किमर्थं करोति तद् करोति चेदेव मम स्वभावपरिवर्तनम् आगच्छति हम्म। मयि रूढिः अभवत् रूढिः इत्युक्ते कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा मम स्वभावः जातः हम्म। इदानीं कथमस्ति कस्यापि विषये न वदति चेत् मम जिह्वायां कण्डूयनं भवति कण्डूयनम् इत्युक्ते तदेव मम जिह्वायां किमर्थं कण्डूयनम् इति न जानामि अहं स्व किञ्चित् समयम् अहं चिन्तयामि चेत् मम अपि सुखं नास्ति तस्यापि सुखं नास्ति भिन्नभिन्न अहं केवलं परदूषणस्य विषये न किमपि स्वीकरोतु उत्तमं किमपि मोदकमस्ति लड्डुकमस्ति वयं किमर्थं खादामः स्वीकृत्य आरोग्य आरोग्यं भवति इति कारणेन वा तत् खादित्वा सत्यं किल वस्तुतः तत् अवगन्तुं किञ्चित् कष्टं वयं चिन्तयामः तस्य रुचिकारणेन इति रुचिकारणेन खादामः वा रुचिकारणेन न रुचिकारणेन न खादामः अस्माकं स्वभावः जातः सः अहं वस्तु अहं तस्य दासः जातः वस्तुतया तस्य रुचिकारणेन चेत् यदा अहम् इच्छामि तदा सः अपि इच्छति तदा सः अपि इच्छति मम एव तस्य उपरि प्रीतिः अभवत् तस्य रुचिः न कारणं कारणं किं मम स्वभावः सत्यं किन्तु वयं सर्वदा किं वदामः तस्य रुचिः तस्य दोषः लड्डु खादामि लड्डु मधुरमस्ति इति कारणेन मम कारणेन न तत् किञ्चित् परिवर्तनीयम् इति भगवान् वदति तदर्थमेव भगवान् किम् उक्तवान् मौढ्यं न करोतु भवान् सर्वमपि अहं न जानामि मया न शक्यते एतद् अहं न अवगच्छामि अथवा मम दोषः नास्ति इदानीं लघु लघु लघु उदाहरणानि स्वीकरोतु परदूषणं वदति इति एकः दोषः दोषः वा उत्तमं वा दोषः अनावश्यकसमये खादति इति एकः दोषः अनावश्यकं खादति इति एकः दोषः अथवा के तादृश बहुविधदोषान् वयं जानीमः जीवने किमर्थं वयं तस्य निरोधनं कर्तुं न शक्नुमः स्वभावः जातः लघु लघु लघु लघु विषयः अस्माकं स्वभावः जातः ततः बहिर्गन्तव्यं चेत् अस्माभिः किं करणीयं तपः करणीयः तपः कथं कर्तुं शक्यते किमर्थं तपः कदा करोति तदपि एकः प्रश्नः इदानीमपि एतावदुक्त्वापि अर्जुनः युद्धं कर्तुं सिद्धः न जातः सत्यं तस्मादेव भगवान् किम् उक्तवान् युद्धाय कृतनिश्चय उत्तिष्ठतु इति उक्तवान् अस्माकम् अन्तरङ्गतः तादृशी एकप्रेरणा आगच्छेत् तद तादृशी एकप्रेरणा अन्तरङ्गतः यदा आगच्छति അസ്മാക്കും അന്തസ്താത് താദൃശി ഏക പ്രേരണ യഥാ ആഗതി തദാനിം വയം താദൃശ കർമാണി കർത്തും ശക്നുമ അവഗതം തദാവ അസ്മാഭി താദൃശ കർമാണി കർത്തും ശക്നുമ തസ്മാത് മയാ കിമപി കരണീയം ചേത് പ്രഥമ മയാ കിം കരണീയം സമ്യക് അവഗന്തവ്യം സത്യം മമ അവഗമനം സമ്യക് ഭവേത് യാവത് പര്യന്തം മമ അവഗമനം സമ്യക് നാസ്തി अहम् आरम्भं करोमि चेदपि मध्ये मध्ये किं करोमि स्थगयामि किम् अहं करोमि किमर्थं करोमि एतस्य अवगमनं भवेत् सम्यक् अहं प्रातः उत्तिष्ठामि प्रथमं मम बोधनं भवेत् तस्मिन् विषये अहं किमर्थम् उत्तिष्ठामि अस्मिन् समये निद्रां करोति निद्रा भवति चेत् कः दोषः कोऽपि विषयः അഥവാ അഹം വ്രതം സ്വീകരോമി അഥവാ അഹം നാമജപം കരോമി അഥവാ അഹം ഏതത് കാര്യം ന കരോമി ദ്വയമപി അഹം ഏതത് കരോമി അഥവാ ഏതത് ന കരോമി ഏതത് ദ്വയമപി നിശ്ചയ സന്ദർഭേ അസ്മാകം ഉത്തമ ബോധ അസ്തി ചെയ്ത് അസ്മാഭി അഗ്രെ ഗന്തും ശക്യത തദർത്ഥം താദൃശ ബോധ നിമിത്തം ഏതാദൃശ വാക്യാനി സഹായകം ഭവതി കീദൃശ വാക്യാനി ഇതാണ് അർജുനസ്യ അന്തരംഗേ एक निश्चयः भवति इतः परं विद्यमानश्लोकेषु तद् वयं द्रष्टुं शक्नुमः अर्जुनस्य अन्तरङ्गे इदानीम् एकः निश्चयः अभवत् कः निश्चयः भगवान् उक्तवान् सत्यं भगवान् उक्तवान् किम् उत्तिष्ठतु युद्धं करोतु इति उक्तवान् भगवान् तदेकं वाक्यं पर्याप्तं कदाचित् तदेकवाक्यम् अस्माकं पर्याप्तं ततः वयं कर्तुं शक्नुमः किन्तु एकादश अध्याये भगवान् किं करोति विश्वरूपं प्रदर्शयति तदनन्तरं पुनः कोऽपि व्याख्यानस्य आवश्यकता न विश्वरूपं प्रदर्शयति इत्युक्ते कः अर्थः समग्र अवगमनं ददाति भगवान् अस्माकमपि जीवने वयमपि अवगच्छामः किल केचन जनाः वदन्ति चेत् वयं कुर्मः केचन जनाः वदन्ति चेत् वयं न कुर्मः केन कारणेन केचन जनानां वाक्यं वयं शृणुमः कारणं किं तस्य वाक्यस्य उपरि विश्वासः अस्माकं विश्वासः अस्ति तस्य वाक्यस्य उपरि अस्माकं विश्वासः सः विश्वासः तस्य वा यस्य कस्यापि एकस्य वाक्यस्य उपरि विश्वासः कथं भवति तस्य कारणं किम् एकस्य वाक्यस्य उपरि मम विश्वासः अस्ति मम विश्वासः अभवत् तस्य कारणं किम् एकं सः सत्यं वदति इति कारणेन सत्यं सः असत्यमेव वदति चेत् किञ्चित् कालानन्तरं मम विश्वासस्य नष्टं भवति मूल्यच्युतिः भवति एतत् सर्वं बहु चिन्तनं करणीयं कदाचित् पिता स्यात् कदाचित् माता स्यात् कदाचित् अस्माकं निकटजनाः स्यात् माता वदति इति कारणेन अहं करोमि इति न अथवा पिता वदति इति कारणेन करोमि इति न वयम् आरम्भे तत् कुर्मः माता अथवा पिता इति तत् स्थानं सः कथं प्राप्नोति शिशुना सह अथवा बालकेन सह बालिकया सह तादृशव्यवहारं करोति तस्याः बहु सत्यव्यवहारमस्ति किल एवमेव अस्माकं वाक्ये अपि तादृश तादृशी दृढता आगच्छति कदा यद् किमर्थम् उक्तवान् एतद् वाक्यं कुत्र वक्तव्यं सेल्फ् किल स्वयमेव वक्तव्यं स्वस्य उपरि एव वक्तव्यं भवान् प्रातः पञ्चवादने उत्तिष्ठतु इति एकवारं वदति चेत् भवान् उत्तिष्ठति भवान् वदति चेत् कदा कदा उत्तिष्ठति भवतः वाक्यस्य उपरि भवान् सत्यस्य पालनं करोति चेत् अज्ञात्वा वयम् अज्ञात्वा अस्माकं स्ववाक्यं वयम् असत्यं कुर्मः अन्येषां वाक्यं सर्वम् अग्रे तिष्ठतु अन्येषाम् असत्यविषये अन्येषां चिन्तनविषये सर्वं पार्श्वे स्थापयतु प्रतिदिनं स्वस्य वाक्यं वयं कतिवारम् असत्यं कुर्मः सत्यं वयं न अवगच्छामः तद् बहु बृहत् अस्ति वयं स्वयं कदा कदा वयं स्वस्य वाक्यम् असत्यं कुर्मः स्वनिश्चयान् स्वयम् एतादृश निश्चयान् स्वीकृत्य वयं न पालयामः किमर्थं न पालयामः पश्यतु तत्रैव वयम् अवगमनम् अवगन्तुं शक्नुमः इदानीम् अहं लघु लघु विषयानेव वयं स्वीकृत्य वदामः अहं निश्चितवान् अद्य अहं किमपि अद्य मम व्रतमस्ति अहम् अद्य भोजनं न करोमि इति कः उक्तवान् स्वयमेव उक्तवान् त्वयमेव सत्यम् उक्तवान् केन कारणेन वयं व्रतं त्यजामः केन कारणेन केन कारणेन त्यजन्ति भवन्तः कदाचित् मध्याह्ने भोजनं करोति किल एतत् सर्वम् एकैकसन्दर्भः द्रष्टव्यः किल भोजनं दृष्ट्वा कदाचित् मम इच्छा भवति एकः विषयः अथवा एक सः एकविषयः एव इति न अन्ये बहवः विषयाः सन्ति अधो अहं कार्यालयं गतवान् कार्यालये सर्वे उक्तवन्तः खादतु भवान् किमर्थं न खादति तद् तेषाम् आग्रहः मम उपरि अभवत् अहं त्यक्तवान् किल एवं बहुविधसन्दर्भेषु वयम् अस्माकं सत्यं न पालयामः वयं स्वयमेव तत् त्यजामः तत् भगवान् वदति तत् न करोतु तदर्थमेव कर्म करोतु इत्युक्ते कः अर्थः निश्चितवान् वा करोतु निश्चितवान् इति कथं वक्तुं शक्यते तदर्थमेव भवान् अत्र आगतवान् किल निश्चितवान् नास्ति चेत् भवान् किमर्थम् अत्र आगत्य तिष्ठति भवान् एव उक्तवान् सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्छुत वयं निश्चितवन्तः इति वयं कथं वदामः प्रश्नः अभवत् किल वयं निश्चितवन्तः इति भवान् युद्धं करोतु इति अथवा कर्म करणीयम् इति वदामः वयं निश्चितवन्तः इति तस्य प्रूफ् किं
केन कारणेन स्वयमेव कथं वदामः इदानीं भवती वदति वा अहं निश्चितवान् एव इति तस्मादेव भवान् एतत् जन्म स्वीकृत्य अत्र आगतवान् अवगतं भवान् इदानीम् एवम् अस्ति इत्यस्य कारणं किम् एतादृश कति श्लोकेषु सः उक्तवान् भवतः जन्मकारणं किम् भवान् एव निश्चयं कृतवान् भवान् एव चिन्तनं कृतवान् मम एतत् जन्म आवश्यकम् इति भवान् निश्चयं कृतवान् कदा बहु बहु चिन्तनैः मया अमेरिका गन्तव्य अनन्तरं तत्र उद्योगः प्राप्तव्यः तत्र एतादृशगृहं मम भवेत् भवान् एतत् सर्वं भवान् निश्चितवान् अस्ति तत् सर्वं यत् भवान् निश्चितवान् यदा अर्जुनः कुरुक्षेत्रे युद्धनिमित्तम् आगत्य तिष्ठति तादृशमेव मम भवान् आगत्य अद्य एवं तिष्ठति मम एतादृशपतिः भवतु मम एतादृशी पत्नी भवतु कदापि भवान् एतत् निश्चितवान् एव एवम् एकैक इन्सिडेण्ट् न वदामि तस्य निश्चयानन्तरं भवान् इदानीम् आगत्य युद्धं करणीयमिति अभवत् किं युद्धं करणीयं कः तत्र युद्धं किं युद्धः कः स्वस्य जीवनं किल स्वस्य जीवनं यथा करणीयं तस्मिन् समये भवान् पृष्ठतः न गच्छतु पलायनं न करोतु भवान् तत् फेस् करोतु इति वदति फेस् करोतु इत्युक्ते भिन्नरीत्या न चिन्तनीयम् आत्मनः विषये एव एतत् सर्वं तत्र अन्य उपायान् वदति तस्मादेव एवं सर्वं वदति वयमपि एवमेव वदामः वयमपि एतादृशानि कारणानि वदामः कीदृशानि कारणानि लघु लघु कारणानि एकं तु साधककारणानि वदामः एकं तु विरोधकारणानि वदामि साधकविरोधः इत्युक्ते पासिटिव् कारणानि अथवा नेगेटिव् कारणानि एकं धनात्मककारणानि एकं ऋणात्मककारणानि किल कारणानि कारणानि एव किन्तु तेन किं वदामः तेन ततः मन्दं मन्दं मन्दं दूरं गच्छामि एतद् गमनमस्ति किल एतद् दूरगमनं झटिति अभवत् इति नास्ति कथमभवत् मन्दं मन्दं सर्वप्रक्रिया एवमेव चलति तस्मात् तस्य परिहारः अपि तपः अपि एवमेव करणीयं कथं करणीयं मन्दं मन्दं प्रयत्नं करोतु स्थिरं पुनः पुनः पुनः पुनः प्रयत्नं करोतु तस्मिन् समये किं भवति निश्चयेन आगच्छ अभ्यासः भवति चेत् तद् भवितुं शक्नोति तदर्थमेव सः एतादृशरीत्या उक्त्वा एकदृष्ट्या तत्र एकः फुल् स्टोप् करोति इत्युक्ते एतावद् यदुक्तवान् हम्म। तस्य एकं स्पष्ट उत्तरम् उक्त्वा सः स्थगयति किम् मरणं प्राप्नोति चेत् स्वर्गं प्राप्नोति जीवनं भवति चेत् राजा भवति किमपि भवतु भवतः लाभः एव भवान् युद्धं करोतु कदाचित् अस्माभिः अपि एवं चिन्तनीयं भवति जीवने किल यत् किमपि भवतु तद् मिलति चेत् मिलति नो चेत् एतद् भवति इति एकनिश्चयः करणीयः भवति एतस्य अन्ये कः अर्थः युद्धं करोतु इति अर्थः इति न चिन्तयतु कार्यं करोतु इत्येव अर्थः कार्यं करोतु इति कथं वदति कथं सूचयति जडत्वस्य अपेक्षया कार्यकरणम् उत्तमम् अवगतं भवान् इदानीं युद्धं न करोति चेत् अथवा अस्माकं कृते यद् जीवनं प्राप्तं तत् अहं न करोमि चेत् केनापि कारणेन ततः अहं पृष्ठतः गच्छामि चेत् किं भविष्यति नष्टं भवति कीदृशनष्टं पूर्वश्लोकेषु उक्तवान् सामान्यकार्याणि भवतः विरोधिनः अपि भवतः असमीचीनवाक्यानि वदन्ति भवतः शत्रः वा शत्रवः अपि भवतः निन्दनं कुर्वन्ति भवतः ये बान्धवाः सन्ति ते सर्वे कष्टम् अनुभवन्ति किल यस्य कस्यापि विषये चि सुरेशमहोदयः अद्य निश्चयं कृतवान् इति चिन्तयतु अहं कार्यं न करोमि इति निश्चयं कृतवान् चिन्तयतु किं भवति तेन प्रथमं प्रथमविषयः तस्य कुटुम्बं नष्टं सत्यं प्रथमनष्टमस्ति एव तस्य कुटुम्बं नष्टं द्वितीयं तस्य मित्राणि वदन्ति तस्य मित्राणि किं वदन्ति पश्यतु कथमस्ति एषः एवमेव अटति किमपि न करोति वदति हम्म। अन्ये जनाः किं वदन्ति छत्रवः ते सन्तोषम् अनुभवन्ति हम्म। तस्य छत्रवः तेन एवमेव गन्तव्यं तेन एतत् भवितव्यमेव तस्य स्वभावः एव कोऽपि एकः भवतः विषये उत्तमं वदति इति भवान् न चिन्तयतु भवतः बन्धु भवतः मित्रं भवतः हम्म। शत्रु सर्वे एव सर्वे अपि भवतः निष्क्रियया निष्क्रियतायां किं दूषणं कुर्वन्ति अथवा कष्टमनुभवन्ति अवगतं तस्मात् दुष् निष्क्रियता इति अस्ति अकर्मण्यता इति अस्ति कर्म न करोति इति एकः भावः अस्ति तत् तद् प्रति न गन्तव्यम् इति वदति सत्यं तस्मात् किं करणीयं लघुविषयः भवतु अस्माभिः किं करणीयं कार्यं करणीयं कार्यं करणीयम् इत्युक्ते उत्साहः भवेत् अन्तरङ्गतः तस्मिन् विषये उत्साहः भवेत् मया एतत् करणीयम् इति निश्चयः करणीयः अनन्तरं स्वस्य विषये अवलोकनं करणीयम् एतत् सर्वम् अहम् उद्योगव्ययः इति एक उदाहरणार्थम् उक्तवान् उद्योगस्य विषये न यद् कस्मिन् विषये एतादृशप्रश्नः भवति स्वस्य आत्मावलोकनसन्दर्भे स्वयं तादृशचिन्तनं यदा करणीयं तदा भयं भवति कदाचित् अस्माकं किं जायमानमस्ति इति किमपि न अवगच्छामः कुत्र गच्छामः इति अवगमनमेव न भवति तदा भगवान् वदति ततः पलायनं न करोतु तस्मिन् कार्ये तस्मिन् कार्ये इत्युक्ते भवान् कां प्रवृत्तिम् आरब्धवान् तत्र भवान् अग्रे गच्छतु तत् करोति चेत् निश्चयेन भवान् एकपदम् अग्रे एव गच्छति बहवः आचार्याः एतस्मिन् विषये उक्तवन्तः आध्यात्मिकक्षेत्रे आध्यात्मिकम् इत्युक्ते एतदेव किल अस्माकम् आत्मनः विषये चिन्तनं तादृशं जीवनम् आर्षपरम्परा एतत् सर्वं यद्यद् तेन सर्वम् अस्माकं भागवतम् अथवा अष्टादशपुराणानि वेद वेदः उपनिषत् एतत् मध्ये समग्र एतादृशवाङ्मये कस्मिन् विषये उक्तमस्ति कीदृशजीवनस्य विषये उक्तमस्ति ततः अस्माभिः पठनीयः विषयः इत्युक्ते तत्र एकवारं भवतः प्रवृत्तिः भवति चेत् आध्यात्मिकविषये वदन्ति केचन आचार्याः एकवारं भवतः चिन्तनं भवति इति चिन्तयतु आरम्भं कृतवान् चेत् पुनः भवान् अग्रे एव गच्छति तत् पुनः पृष्ठतः नास्ति पुनः पृष्ठतः न भविष्यति भवतः जीवने प्रतिजीवनम् अग्रे अग्रे भवान् गन्तुं शक्नोति तस्मात् अभ्यासः यः अस्ति सः उत्तमः एव तस्मादेव भगवान् वदति अत्र एक आत्मनः विषये बुद्धिस्तरे उपदेशं कृत्वा एकस्थगनं कृत्वा सः वदति किं वदति हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं भुक् अथवा जित्वा किं भवति भोक्ष्यसे महीं महीम् इत्युक्ते भूमि भवान् भूमि अनुभवं कर्तुं शक्नोति इत्युक्ते तस्य अर्थः इदानीं सामान्यजीवने वयम् अकर्मण्यतां प्रति न गच्छामः चेत् अस्माकं जीवने अस्माकं जीवनस्थले चिन्तयामः चेत् वयं प्रतिदिनम् उत्तिष्ठामः प्रयत्नं कुर्मः कार्याणि कुर्मः इति चिन्तयतु अन्यत् किमपि नास्ति चेदपि भवतः एतत् भौतिकजीवनं सन्तोषेण चलति महीं भवान् आनन्देन अनुभोक्तुं शक्नोति अथवा एतानि कार्याणि कुर्वन् भवतः जीवनं समाप्तम् इति चिन्तयतु तदापि किं भवति भवतः अग्रिमजन्म अथवा भवतः अग्रिमलोके भवान् तस्य फलं प्राप्नोति हम्म। अहं किमपि विचिन्त्य एतत् न करोमि चेत् कः लाभः महीम् अपि प्राप्तुं न शक्नोति स्वर्गमपि प्राप्तुं न स्वर्गम् इत्युक्ते तत्र केवलं स्वर्गराज्यम् न चिन्तनीयं स्वर्गम् इत्युक्ते सुखं किल स्वर्गं सुखस्य एकं सिम्बलेव अस्ति हम्म। तत् सुखमपि भवान् प्राप्तुं न शक्नोति अस्मिन् जीवने भवता यद्यद् भोगकार्याणि सन्ति तदपि प्राप्तुं न शक्नोति एतद्वयमपि भवान् प्राप्तुं शक्नोति कदा भवतः तमोगुणतः न्यूनातिन्यूनं रजोगुणं प्रति आगच्छतु भवान् इदानीं तमसि अस्ति तमसि स्थित्वा भवान् किं वदन् अस्ति इदानीम् अहं सत्त्वगुणे अस्मि इति वदन् अस्ति अवगच्छति अहं पूर्वम् एकम् उदाहरणम् उक्तवान् किल एकचक्रम् अतिशीघ्रं भ्रमति भ्रमणं करोति इति चिन्तयतु एकं चक्रं मोटर् सर्वं दृष्टवन्तः किल तस्य एकचक्रं भवति वयं दूरस्थात् पश्यामः चेत् कथं भवति तद् न चलति निश्चलमस्ति इव भवति किन्तु गत्वा स्पर्शं कुर्मः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः सत्यं तदा एव अवगमनं भवति किन्तु एकं चक्रं निश्चलं तिष्ठति चेत् किं भवति तद् दृष्ट्वा एकचक्रं निश्चलं तिष्ठति चेत् किं मोटर् मध्ये तत् चक्रं चलति इति कारणेन किं भवति तत्र विद्युत् उत्पादनं भवति तत्र किल तत्र एनर्जि उत्पादनं भवति अत्यन्तशीघ्रं तद् भ्रमणं करोति इति कारणेन वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः किन्तु तत्र अपि अनेकशक्तीन शक्ति उत्पादनं जायमानमस्ति किन्तु तद् मौनं तिष्ठति चेत् किमपि प्रयोजनमस्ति वा न तदेव सत्त्वगुणे यदा जीवनं कुर्वन्ति कदाचित् वयं पश्यामः एषः किमपि न करोति ये मुनयः आसन् अथवा ऋषयः आसन् तेषां जीवनस्तरः एव भिन्नस्तरः रमणमहर्षि आसीत् तादृशजनानां जीवने जनाः कदाचित् वदन्ति पश्यतु तान् पश्यन्तु ते किं कुर्वन्ति ते किं कुर्वन्ति इति विचिन्त्य वयं किमपि न कुर्मः चेत् सत्त्वगुणस्य तमोगुणः इव व्याख्यानं न करणीयम् अस्माभिः अस्माभिः अवगम्यं तस्मात् प्रथमं जडत्वमस्ति चेत् जडत्वतः गमनाय प्रथमं किं करणीयं सक्रियेण भवितव्यं प्रथमं सक्रियता आगच्छेत् नर्थमेव किल योग योगशास्त्रे पश्यतु പ്രഥമ അഷ്ട യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ സർവം ബഹുനി കാര്യം പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രതിദിന ബഹുനി കാര്യാണി കരണീയൻ യമ ഇത്യുക്തി ഇന്ദ്രിയാണം നിയന്ത്രണം കരണീയം തദർത്ഥം വദതി കിം ഏതദർത്ഥം കിം കരണീയം ഏതദർത്ഥം കിം നിയമ തദർത്ഥം കിം ആസനം കഥം ആസനാനി കരണീയാനി പ്രാണായാമ കിമർത്ഥം പ്രാണായാമ കരണീയം ഏവം കൃത്വ അഗ്രെ അഗ്രെ ഗച്ഛാമ ചേതാവ വയം കാം സ്ഥിതിം പ്രാപ്നുമ ധ്യാനസ്യ സ്ഥിതിം പ്രാപ്നുമ സത്യം കിലാ प्रथममेव वयं गत्वा न अहं ध्यानमेव करोमि इति ध्यानार्थम् उपविशामः चेत् किं भवति सम्यक् निद्रा आगच्छति अन्यत् किमपि न अत्यन्तजटत्वस्य सम्पूर्णलक्षणं तत्र आगच्छति सर्वे मुनयः एवमेव कृत् तद् न तदर्थं प्रथम इन्द्रियनिग्रहणं करोतु व्रतानुष्ठानं करोतु अथवा किं योगासनं करोतु नियमानां पालनं करोतु मनसः नियन्त्रणार्थं भिन्नभिन्नविधम् उक्तमस्ति प्रयत्नं करोतु प्राणायामं करोतु एतत् सर्वमपि वयं कुर्मः चेत् तत्सर्वं करोतु इत्येव अत्रत्य कस्य पदस्य अर्थः उत्तिष्ठ इति पदस्य अर्थः उत्तिष्ठतु इत्युक्ते तदेव अनन्तरं किं करणीयं युद्धं करोतु भवान् उक्तवान् तत् करोतु भवान् धैर्यपूर्वं भवान् करोतु तदानीं किं भवति इत्युक्ते भवतः जीवनं भवान् सम्यक् अग्रे नेतुं शक्नोति अग्रिमं करोति चेत् कथं करणीयम् इति अग्रिमश्लोके वदति तद् वयम् अनन्तरं पश्यामः भवान् करोति चेत् करोति चेत् इति न करणीयम् इति तद् सत्यं किल प्रथमं करणीयम् इति निश्चयः करणीयः तदनन्तरमेव कथं करणीयम् इति प्रश्नः इदानीम् अर्जुनस्य स्थितिः का अस्ति अस्माकं सर्वेषां का स्थितिः करणीयमित्येव निश्चयं न कृतवन्तः करणीयमित्येव चिन्तनं नास्ति करोति तेन कीदृशकरणं करणीयम् इति अग्रे वदति अग्रिमश्लोके वदति प्रथमं सक्रियेण भवितव्यं सक्रियः भवति चेत् अनन्तरं कथं कथं सक्रियेण भवितव्यम् अथवा कथं पालनीयम् इति अग्रिमविषये वदति अपो प्रथमविषयः कः अस्ति तिष्ठ प्रथमविषयः उत्तिष्ठतु अन्तरङ्गं प्रति एकः बोधः भवतु एतत् कार्यं करणीयम् इति चिन्तनं भवतु तत् कथम् अहं तद् प्राप्तुं शक्नोति तदर्थमपि अस्माभिः चिन्तनम् अस्माकं ऋषीणां जीवनविषये चिन्तनं तेषां वाक्यं श्रोतव्यं तदेव वदति प्रमाणं तत्सर्वमेव आर्ष आर्षवाक्यं शृणोतु विश्वासं करोतु व्यासः एवम् उक्तवान् अथवा अगस्त्यः एवम् उक्तवान् इत्युक्ते ते अन्यथा न वदन्ति इति विश्वासः करणीयः कारणं किमर्थम् तैः अन्यथा उक्त्वा किमपि नास्ति अन्यथा उक्त्वा किमपि प्राप्तव्यं नास्ति तस्मात् वेदवाक्ये अथवा श्रुतिवाक्ये विश्वासः भवति चेदपि वयम् एतत् कार्यं कर्तुं शक्नुमः अथवा अस्माकं तादृशविश्वस्तः कोऽपि वदति चेदपि वयं कर्तुं शक्नुमः सत्यम् अथवा अस्माकं किञ्चित् अनुभवः भवति चेदपि वयं कर्तुं शक्नुमः कदा कदा जनाः एतादृशविषये प्रेरणां प्राप्नुवन्ति एकम् अन्येषां वाक्यविश्वासकारणेन अथवा लघु लघु अनुभवप्राप्ति एवमेव योगमार्गे अथवा एतद् गीतायाः मार्गे आध्यात्मिकमार्गे यदा वयं जीवनं कुर्मः प्रथमं निश्चयः करणीयः निश्चयनिमित्तम् अस्माकं कृते एतादृशवाक्यानि ऋषिवाक्यम् अथवा भगवद्गीतायाम् अस्ति महाभारते अस्ति भागवते अस्ति अस्माकं पुनः महान् विश्वासः भवति तत् कर्तुं शक्नुमः इति तदा तदर्थम् अपि अस्माकं जीवने एतस्य उपयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः तदा इदानीं श्लोकमेकवारमपि पश्यामः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः इदानीं वयम् एतस्य अन्वयम् एकवारं पश्यामः उत्तिष्ठ इति अस्ति किल प्रथमम् उत्तिष्ठ इति अस्ति कथम् उत्थानं करणीयम् इति वदति कथं कृतनिश्चयः निश्चयं कृत्वा उत्तिष्ठतु कस्मै कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ किमर्थम् युद्धाय पश्यतु युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठतु कस्मात् केन कारणेन कस्मात् युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ इति वदति कारणद्वयं वदति एकं किं वदति प्राप्स्यसि भोक्ष्यसे वा एकं तु प्राप्नोति अथवा भवान् अनुभवति भोक्ष्यसे वा केन कारणेन युद्धकारणेन कीदृशम् अथवा किं कृत्वा हतो वा अथवा जित्वा वा पश्यन्तु एकैकपदमस्ति किल हतो वा जित्वा वा इदानीं पूर्णतया भवति हतो हतः चेत् किं भवति स्वर्गं प्राप्नोति जित्वा किं भवति महीं कां भोक्ष्यसि महीं भोक्ष्यसि इति आहत्य वदामः चेत् एकम् आहूय वदति किल तत् प्रथमं स्थापनीयं कं वदति कौन्तेय प्रथमपदमस्ति कौन्तेय अनन्तरं हतः वा स्वर्गं प्राप्स्यसि अथवा जित्वा वा महीं भोक्ष्यसे तस्माद् युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ इति भवति हम्म। हम्म। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठ कथम् अन्वयः भवति कौन्तेय हे अर्जुन हतः वा स्वर्गं प्राप्स्यसि जित्वा वा महीं भोक्ष्यसे तस्मात् युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ एकवारमपि वदतु हम्म। कौन्तेय अतः वा स्वर्गं प्राप्स्यसि जित्वा वा महीं भोक्ष्यसे तस्मात् युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ सामान्यवाक्यैः तस्य अर्थं वदतु सामान्यवाक्ये श्लोकस्य केवलम् अन्य विवरणं किमपि न कथमस्ति मरणं प्राप्नोति चेत् स्वर्गं प्राप्नोति म्हणजे म्हणजे अथवा जयं प्राप्नोति चेत् भूमि म्हणजे भवान् राजा भविष्यति तस्मात् केर् किमपि भवतु भवान् युद्धं करोतु तदर्थं भवता किं करणीयं तदर्थं दृढनिश्चयं कृत्वा कृतनिश्चयः निश्चयं कृत्वा उत्तिष्ठतु इत्यर्थः तत् सम्यक् अवगन्तव्यं तदेव तत्र कारणमस्ति दृढनिश्चयं करोतु इति एकपदं विवरणं कर्तुं सम्यक् न शक्तवान् दृढनिश्चयः इति बहु तदस्ति कृतनिश्चयः निश्चयं कृत्वा अनन्तरम् उत्तिष्ठ किल उत्थानानन्तरं निश्चयं करोति चेत् न पर्याप्तं युद्धार्थम् आगतवान् अनन्तरम् इदानीं चिन्तयति किमर्थं करणीयमिति न प्रथममेव कृतनिश्चयः भवतु प्रथमं दृढनिश्चयः भवतु किं करणीयम् इति अवगच्छतु तदनन्तरम् उत्तिष्ठतु तदनन्तरं कार्यं करोतु तदा केनापि मार्गेण भवतु भवतः लाभः मरणं भवति चेदपि चिन्तां न करोतु जयः भवति चेदपि उत्तमम् इति सामान्यर्थः किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते यदा के वयम् अग्रे अग्रे गच्छामः केवलं व्याख्यानं न पर्याप्तं भाषाविषये अपि किञ्चित् इदानीं पदच्छेदः अनन्तरं पदसंस्कारः अनन्तरम् अन्वयः अन्वयार्थः एतावत् अस्माभिः अवगन्तव्यं तदैव अग्रे वयं गन्तुं शक्नुमः एकश्लोकस्य पठनम् इत्युक्ते तदेव प्रथमं श्लोकः पठनीयः कण्ठपाठः कण्ठपाठं करणीयं तदनन्तरं पदच्छेदः करणीयः तदनन्तरं पदसंस्कारः करणीयः पदसंस्कारः इत्युक्ते एकैकपदस्य विषये विवरणम् अनन्तरं पदस्य अर्थः अनन्तरम् अन्वयः एतत् अनन्तरं सामान्यभावार्थः इति वदति एवं पञ्चसोपानानि सन्ति पञ्चसोपानानि वयम् अवगच्छामः चेत् श्लोकस्य अध्ययनम् अग्रे अग्रे कर्तुं शक्नुमः इदानीं वयं समापयामः अद्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः